ته جيڪي مسلمان آهن انهن کي حڪم ڏنو ويو آهي ته مقرر جڳهه تي پنهنجو خرچ کڻي وڃي گڏ ٿيو، اها جاء آهي حج جي ۽ جهاد، حج جا جيڪي عمل آهن اهي پوري طرح سان پنهنجي استعمال سان ڪريو جيڪي اهي لازم آهن ته جيئن انهن ۾ عادت پئجي وڃي ته جنگي طريقو ڪهڙو هوندو آهي، ضابطو ڪهڙي طرح ٿيندو آهي ۽ ڪهڙي نموني سان ماڻهو پنهنجي نفس جي غرضن کي ترڪ ڪندو آهي جيئن هي ماڻهو ڪفن ڳچي ۾ پائي.

توهان کي انتهائي نقصان پهچائيندي. ماڻهو کي نماز پڙهڻي آ، پنج وقت نماز پڙهڻي آ، جماعت ۾ اچڻو آ، لٽا پاڪ ڪرڻا آهن، واپار تجارت ڪرڻو آ، ٺڳي ناهي ڪرڻي، سچ سان هلڻو آ، امانت سان هلڻو آ، ادب اخلاق سان هلڻو آ، نظر پاڪ رکڻي آ. ايڏو وڏو معاشرو آهي في السلم ڪافه زمين جي هن ۾ معاملي ۾ واپار جي معاملي ۾ تجارت جي معاملي ۾.

۽ انهن احڪام کي بيان ٿو فرمائي ته انهي بني اسرائيل کان توهان ڳالهيون پڇي ڏسو ته ڪيتري قدر اسان هنن کي انتظام ۽ ضابطا ڏنا جيڪي اهي شيطان جي وکن ۾ هلي پنهنجو نقصان ڪري وڌائون توهان انهي انهي جو خيال ڪجو هڪڙي قوم انهي معاملي ۾ غلط وئي آ اسان توهان کي سمجهايون ٿا متان توهان غلطي ڪندا هجو تنهنڪري بني اسرائيل جي هر حرڪتن کي الله تعالي بيان فرمائي ۽ انهن جي هدايت کي

عورتون عدت، وفات، تقسيم ورثه، يتيمن جي سنڀال، فقراء ۽ غرباء ۽ مساڪين جي مٿان انتظام ان جي معاشيات جو مسئلو انهي ۾ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن مهاجرين ۽ انصار جي جماعت ۾ اهڙو انتظام رکيو هو جو جيئن پنهنجي اولاد لاء گهرن ۾ ضابطو وجهبو آهي حتيٰ ته حضور انور صلي الله عليه وسلم فرمايو خيرڪم خيرڪم لاهلڪم توهان ۾ ڀلو اهو شخص آهي جيڪو توهان جي اهل ۾ ۾ ڀلو هجي پنهنجي اهل عيال ٻار ٻچن ۾ ڀلو هجي الله تبارڪ وتعاليٰ انسان کي عظمت بخشي آهي ڄڻ ننڍڙي ڪائنات هر هڪڙو شخص آهي ان جي ننڍڙي ڪائنات جو انتظام به اهڙي ئي طرح سان هجڻ کپي هو گهرو معاملات ۽ مٿيون شيون جيڪي ٻڌايون جيئن الله تعاليٰ وڏي ڪائنات کي جنهن کي شخص اڪبر سان شاهه صاحب جي اصطلاح ۾ تعبير ڪيو انهيء جي مناسبت ائين ساڳيڙي آهي. حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جيڪي به امير هوندا ها يا قائد هوندا ها، قاضي هوندا ها ۽ انهيء طبع جا ماڻهو سمجهندا ها، تن کي علاقن تي مقرر فرمائيندا ها. حضرت معاذ بن جبل کي يمن تي موڪليائون.

انهن وڏو ڪم ڪيو. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي تابعداريء جي صدقي سان انهيء قوم سان ملڪ سان منهن ڏنو. ان کان بعد آهستي آهستي هڪ طرف علم ۽ فضيلت جي توسيع ٿيندي وئي، افراد پيدا ٿيندا ويا.

ته پوء انهيء شڪايت جو ڪو ثبوت سواء قسم جي نه آهي. مرد اهڙا غلط ڪار قسم کڻي پنهنجي جان ڇڏائين. تنهنڪري انهيء مسئلي جو تعلق عورتن جي محيض واري معاملي سان يا فاتوا حرثڪم انيٰ شئتم جي پٺيون قسم جو مسئلو اها حيثيت رکي ٿو ته توهان ڪوڙا قسم کڻو ائين نه ڪجو. ان جو علاج توبه آهي.

۽ ۽ توهان قسم کڻو ٻي طرح ۽ ماڻهن کي تسلي ڏئي وڃو ائين نه ڪجو ۽ قسم کي توهان پنهنجي نفسن جي لاء عدة في الامتناع من البر پنهنجي نفسن کي طاقت ڏئي نيڪي کان پوئتي رهڻ جي لاء سبب بڻايو قسم کڻي پنهنجي جان ڇڏايو ۽ اهو ڪوڙو قسم هجي ۽ نيڪي کان به پاڻ کي بچائي وڃو

پوء جيڪي حدون الله تعاليٰ جون آهن، جي انهن کي قائم ڪرڻ جي لاء هنن کي گمان پيو آهي، خيال پيا ڪن ته چڱا ٿي هلنداسون ته ڀلي رجعت ڪن. تلڪ حدود الله، الله جون حدون آهن، يبينها لقوم يعلمون، اها قوم جيڪا ڄاڻي ٿي. الله تبارڪ وتعاليٰ انهيء قوم جي لاء.